قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردا مەلۇمات بېرىمىز

خۇا چۈنيىڭ تارقاتقان ۋىدېئودا ئۇيغۇر رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى قەيسەر ئابدۇكېرىم ئىنگلىزچە سۆزلىتىلگەن قەيسەر ئابدۇكېرىم سۆزىدە شىنجاڭنىڭ ئىشىكى ھەمىشە ئوچۇق ھەقىقەتنىڭ ئىشىكى ھەمىشە ئوچۇق كۆرۈش ئىشىنىش دېگەنلىكتۇر دەپ سۆز قىلغان قەيسەر ئابدۇكېرىم سۆزىدە يەنە بىز تېخىمۇ كۆپ ئىنسانلارنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ يىگىرمە بەش مىليوندىن ئارتۇق شىنجاڭ خەلقىنى يېقىندىن كۆرۈشىنى يېزا قىشلاقلىرىمىزنى بازارلىرىمىزنى بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزنى يېقىندىن كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتى تېخى مۇشۇ ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ب د ت دە چاقىرىلغان خەلقئارالىق ئىسلام دۈشمەنلىكىگە قارشى تۇرۇش كۈنىنى خاتىرىلەش پائالىيىتىدە ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قىلىۋاتقان زىيانكەشلىكى تۈپەيلىدىن ئامېرىكىنىڭ ب د ت دە تۇرۇشلۇق ئەلچىسى لىندا توماس گرىنفېلد تەرىپىدىن قاتتىق تەنقىدلەنگەنىدى ئارقىدىنلا خۇا چۈنيىڭنىڭ تىۋىتتېردا بۇ ۋىدېئونى تارقىتىشى دىققەت قوزغىماقتا تىۋىتتېر قوللانغۇچىلىرى بولسا خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى قەيسەر ئابدۇكېرىمنى سۆزلىتىپ تۇرۇپ قىلغان بۇ تەشۋىقاتىنى قاتتىق مەسخىرە قىلغان نۇرغۇنلىغان تىۋىتتېر قوللانغۇچىلىرى خۇا چۈنيىڭگە قايتۇرغان ئىنكاستا بۇنىڭ قىپقىزىل يالغانلىقىنى بىر چەت ئەللىكنىڭ ئۇيغۇر ئېلى ۋە تىبەت قاتارلىق جايلارغا خالىغانچە بېرىپ ساقچىنىڭ تەقىبىسىز ئايلىنىپ يۈرۈشىنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى بىلدۈرۈشكەن بەزى تىۋىتتېر قوللانغۇچىلىرى ھەتتا ئىنكاسىدا گېپىڭ راست بولسا سەن ئاۋۋال ۋۇخاندىكى تەجرىبىخانىنى خەلقئارالىق تەكشۈرگۈچىلەرگە ئېچىپ باق دېگەن.
ئەنگلىيەنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىك ئورگىنى ئېم ئاي بەش يەنى بەشىنچى باشقارما خىتاينىڭ دۆلەت قوللىشىدىكى خاكېرلىك ھۇجۇملىرىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن يېڭى بىر ئورگان قۇرغانلىقىنى جاكارلىغان بۇ ئورگان ئەنگلىيە كارخانىلىرىنىڭ خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ھەرىكەتلىرى ۋە دۆلەت قوللىشىدىكى خاكېرلىك ھۇجۇملىرىدىن ساقلىنىشىغا ياردەم بېرىدىكەن ۋاقىت گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە بۇ ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا قاراتقان يېڭىلانغان دىپلوماتىك ۋە مۇداپىئە ستراتېگىيىسىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ بۇ قارار ئون ئۈچىنچى مارت كۈنى ئەنگلىيە باش ۋەزىرى رىشى سۇناك تەرىپىدىن رەسمىي ئېلان قىلىنغان دۆلەتلىك قوغدىلىش بىخەتەرلىك ئورگىنى دەپ ئاتىلىدىغان بۇ دائىرە ئەنگلىيە شىركەتلىرىدىن باشقا يەنە ئەنگلىيەنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتلىرىنىمۇ خىتاينىڭ سانائەت جاسۇسلۇقىغا قارشى قوغدايدىكەن ئۇ يەنە خىتاي شىركەتلىرى بىلەن قانداق مۇئامىلە قىلىش خىتايدا قانداق سودا قىلىش ياكى ئەنگلىيەدىكى خىتاي شىركەتلىرىدىن ئۈسكۈنە سېتىۋالغاندا نېمىلەرگە دىققەت قىلىش ھەققىدىمۇ مەسلىھەت بېرىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى جاسۇسلۇق ھەرىكەتلىرىنىڭ كۆلىمىنىڭ قانچىلىك زورلۇقى تېخى يېقىندا بۇ ھۆكۈمەتلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغاشقا باشلىغانىدى ئەنگلىيەنىڭ بۇ قارارىنى ھۆكۈمەتنىڭ خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ھەرىكەتلىرى ھەققىدە كۈچىيىپ بېرىۋاتقان ئەندىشىلىرىنىڭ نەتىجىسى دەپ قاراشقا بولىدىكەن ئامېرىكا بايدېن ھۆكۈمىتى تىك توك ئەپى ئەگەر باش شىركىتىنى ئالماشتۇرمىغان تەقدىردە ئۇنى چەكلەيدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان سى ئېن ئېن تېلېۋىزىيىسىنىڭ ئېيتىشىچە بۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى قارمىقىدىكى چەت ئەل مەبلىغى كومىتېتىنىڭ تىك توكقا تاپشۇرغان ئۇلتىماتۇمى بولۇپ تىك توك مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. تىك توك شىركىتى يۇقىرىدىكى خەۋەرنىڭ توغرىلىقىنى دەلىللىگەن، ئەمما بېرىلگەن ۋاقىت چېكىنىڭ قانچىلىكلىكىنى ئاشكارىلىمىغان. تىك توك باياناتچىسى ماورىن شاناخان بولسا بۇ ھەقتىكى باياناتىدا تىك توكنى باش شىركىتىدىن ئايرىشنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكى مەسىلىسىنى ھەل قىلالمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. خىتاي تاشقى ئىشلار باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىنمۇ ئون ئالتىنچى مارت كۈنىدىكى باياناتىدا ئامېرىكا يالغان گەپ تارقىتىپ، تىك توكقا ئورۇنسىز بېسىم قىلىۋاتىدۇ دېگەن. دۇنيا مىقياستا يۈز مىليوندىن ئارتۇق قوللانغۇچىسى بولغان تىك توك ئەپىنىڭ خوجايىن شىركىتى خىتاينىڭ بايت دەنس شىركىتى بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بايت دەنس ئارقىلىق مىليونلىغان تىك توك قوللانغۇچىسىنىڭ شەخسىي ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشەلەيدىغانلىقى كۈچلۈك مۇنازىرە قوزغاۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ بىرى. تېخى يېقىندا ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى كرىستوفېر رېي خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىك توك ئارقىلىق كىشىلەرنىڭ قول تېلېفونلىرىنى كونترول قىلالايدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى. ئامېرىكىلىق قانۇن تۈزگۈچىلەر بولسا دۆلەت بىخەتەرلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ تۇرۇپ بۇ ئەپنى ئومۇميۈزلۈك ھالدا چەكلەش تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە ھۆكۈمەتلىرى يېقىندا بۇ ئەپنى ئورگان تېلېفونلىرىدا ئىشلىتىشنى چەكلىگەن ئىدى مەلۇم بولۇشىچە مالىيە مىنىستىرلىقى ئەدلىيە دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك مۇداپىئە ۋە سودا مىنىستىرلىقى ئەزالىرىدىن تەركىب تاپقان چەت ئەل مەبلىغى كومىتېتى ئىككى يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان تىك توك بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ بىر نەتىجە ھاسىل بولمىغان ئەمما يۇقىرىدىكى بۇ ئۇلتىماتۇم سۆھبەتتە ئۆزگىرىش يۈز بەرگەنلىكىنى نامايان قىلىدىكەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دائىرىلەر يېقىندا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ سۇ بايلىقىدىن سىجىل پايدىلىنىش ھەققىدە مەخسۇس يىغىن چاقىرغان خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئون بەشىنچى مارت كۈنى ئېچىلغان بۇ يىغىندا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ سۇ بايلىقىنى ئېچىپ پايدىلىنىش

ئۇيغۇر ئېلىنىڭ سۇ بايلىقىنى كۆپلەپ ئېچىش يېقىندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئەڭ كۆپ تەكىتلەۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنى خىتايدا ئۈچ يىلدىن ئارتۇق داۋام قىلغان قاتتىق كوۋىد يۇقۇم تەدبىرلىرى نەتىجىسىدە كېلىپ چىققان ئىقتىسادىي مەسىلىلەر ۋە ئاشلىق بىخەتەرلىك مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىش چارىسى سۈپىتىدە جىددىي يولغا قويۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا.
ئامېرىكا دائىرىلىرى ئون بەشىنچى مارت چارشەنبە كۈنى سۈرگۈندىكى خىتاي سودىگەر گو ۋېنگۈينى ئالدامچىلىق، قويمىچىلىق جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەپ قولغا ئالغان. ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ دېيىشىچە، گو ۋېنگۈي مەبلەغ سېلىپ يۇقىرى مىقداردا پايدا ئېلىش ۋەدىسى بىلەن مىڭلىغان ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ بىر مىليارد دوللاردىن ئارتۇق پۇلىنى ئالداپ ئېلىۋالغان. ئۇ باشقىلاردىن ئالداپ ئېلىۋالغان بۇ پۇللار بىلەن ھەشەمەتلىك ھايات سۈرگەن. ئەللىك ئىككى ياشلىق گو ۋېنگۈي ئاكسىيە ئالدامچىلىقى، ئېلېكترونلۇق پۇل يۆتكەش ئالدامچىلىقى ۋە پۇل يۇيۇشنى يوشۇرۇش قاتارلىق ئون بىر خىل جىنايەت بىلەن ئەيىبلەنگەن. ئەدلىيە تارماقلىرى گونىڭ يىگىرمە بىر بانكا ھېساباتىدىكى ئالدامچىلىققا چېتىشلىق ئالتە يۈز ئوتتۇز تۆت مىليون دوللار پۇلىنى ۋە بىر قىسىم مۈلۈكلىرىنى مۇسادىرە قىلغان. ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ دېيىشىچە ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئىستىخبارات ئەمەلدارى ما جيەن چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىدە قولغا ئېلىنغاندا قىلغان ۋە ھۆكۈمەت تەرىپىدىن تارقىتىلغان ئىقرار سۆزىدە ئۆزىنىڭ ئەينى چاغدا خىتايدىكى ئۆي مۈلۈك زەردارى گو ۋېنگۈيدىن پارا ئالغانلىقىنى بايان قىلغان شۇنىڭدىن كېيىن گو ۋېنگۈي خىتايدىن قېچىپ كەتكەن ۋە ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى ئامېرىكىدا پەيدا بولغان ئىكەن ئۇ شۇ چاغلاردا خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ ئەپتى بەشىرىسىنى ئاشكارىلايدىغان ۋىدېئولارنى تارقىتىپ

بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى سەھەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋەزىيىتى ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ hurmatli radio anglovchilar yuqorida anglatishimizning qisqacha mazmunlaridan vaqif bo'linglar tuvanda diqqatinglar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin

تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ب د ت ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مەخسۇس قارار ئېلىپ ھەر يىلى ئون بەشىنچى مارت كۈنىنىڭ خەلقئارا ئىسلام ۋەھىمىسىگە قارشى خاتىرە كۈنى ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلغان ئىدى ئۇلار بۇ كۈننى تاللاشتا ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون بەشىنچى مارت كۈنى ئاقلار ئۈستۈنلۈكى نەزەرىيىسىنىڭ زەھەرلىشىگە ئۇچرىغان برېنتون تارانتنىڭ يېڭى زېلاندىيىدىكى ئىككى مەسچىتتە جۈمە نامىزىغا توپلانغان مۇسۇلمانلاردىن ئەللىك بىر كىشىنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈشىدەك ئېغىر پاجىئەنى خاتىرىلەشنى كۆزلىگەن ئىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق تۇنجى نۆۋەتلىك خەلقئارا ئىسلام ۋەھىمىسىگە قارشى كۈرەش كۈنىنى خاتىرىلەش مەجلىسىنىڭ پەۋقۇلئاددە يىغىنى ئونىنچى مارت كۈنى ب د ت نىڭ نيۇ يورك شەھىرىدىكى باش شتابىدا چاقىرىلدى بۇ قېتىمقى خاتىرىلەش مەجلىسىنىڭ رەئىسى پاكىستاننىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلاۋال بوتتو زەردارى يىغىندا ئالدى بىلەن سۆز ئالدى.
Bismillah Rahman Rahim In the name of Allah the most beneficent the most merciful Assalamu Alaikum Peace be with you, Excellencies, Distinguished. ئۇ سۆزىدە ئىسلام دىنىنى چۈشەنمەسلىك، بولۇپمۇ ئىسلام دىنى بىلەن ئىسلام تونىغا ئورىنىۋالغان كىشىلەرنىڭ قىلمىشىنى پەرقلەندۈرمەسلىك ھەققىدىكى چۈشەنچىلەر سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان ئىسلام ھەققىدىكى تۈرلۈك ئەندىشىلەر ۋە ۋەھىمىلەر، شۇنىڭدەك ئىسلام دىنىغا بولغان ئۆچمەنلىكنىڭ ئىنسانىيەت دۇنياسىغا ئېلىپ كېلىۋاتقان پاجىئەلىرىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، تىنچلىق ۋە ئۆزئارا ھۆرمەت پىرىنسىپى ئاساسىدىكى ئىسلام دىنى ئون بىرىنچى سېنتەبىر ۋەقەسىدىن كېيىن تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا باشقىلارنى كەمسىتىش، زوراۋانلىق ۋە ئۆچمەنلىك قىلىشنىڭ سەۋەبىگە ئايلاندۇرۇپ قويۇلغان. نەتىجىدە ئىسلام دىنىنى تېررورلۇق بىلەن باغلاپ چۈشىنىش تۈپەيلىدىن تېخىمۇ كۆپ پاجىئەلەر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغان ئەمما بۇ خىل ئېغىر ئاقىۋەتلەر ئىزچىل تۈردە دۇنيا جامائىتىنىڭ دىققىتىدىن خالىي بولۇپ كەلمەكتە.
Xenophobia and negative stereotyping of Muslims and their faith. Excellencies. BDT نىڭ باش كاتىپى ئانتونىئو گۇتتېرېسمۇ شۇ قاتاردا ئۇ نۇقتىلىق قىلىپ ئۆتكەن يىللاردىن بۇيان دۇنيا مىقياسىدا ئەۋج ئېلىۋاتقان ئىسلام ۋەھىمىسىنىڭ ھازىر ئۆچمەنلىك ئۇرۇقى تېرىشتا مۇھىم رول ئويناۋاتقانلىقىنى، ئىسلام سۆزىنىڭ مەنبەسى تىنچلىق مەنىسىدە ئىكەنلىكىنى، ئەمما بۇ ھەقتىكى زىيادە ۋە ئارتۇقچە ۋەھىمە تۈپەيلىدىن بۇ ھەقتىكى چۈشەنچىلەرنىڭ چەتتە قالغانلىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، دۇنيا جامائىتىنىڭ بۇ خىل سەلبىي يۈزلىنىشكە ئىزچىل قول قوۋۇشتۇرۇپ قاراپ تۇرۇشىغا بولمايدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى. ئۇ قۇرئانى كەرىمنىڭ تەۋبە سۈرىسىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ، يېقىنقى يىللاردا سەرسان بولۇپ يۈرگەن ۋە پانالىققا ئېھتىياجلىق بولغان مۇساپىرلارغا ئەڭ زور دەرىجىدە قۇچىقىنى ئاچقانلار ئىسلام ئەللىرى بولدى. ھالبۇكى ئىككى مىليارد مۇسۇلمان ھازىر بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە قورقۇنچ ۋە ۋەھىمىنىڭ مەنبەسىگە ئايلىنىپ قالدى دەپ كۆرسەتتى. بۇ قېتىمقى يىغىندا سۆز قىلغان ۋەكىللەرنىڭ بىرى خىتاي ۋەكىلى بولدى. خىتاي ۋەكىل نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزئارا ھۆرمەت پرىنسىپى بويىچە ئىش كۆرۈۋاتقانلىقىنى، خىتاينىڭ ئىسلام ۋەھىمىسىنى تۈگىتىش ساھەسىدە ئاكتىپ ئىش كۆرۈپ، ئىسلام دۇنياسى بىلەن قويۇق ئالاقە ئورنىتىپ چىققانلىقىنى، خىتاينىڭ ھەرقاچان ھېچقانداق بىر مەدەنىيەت ياكى خەلق باشقا بىر مەدەنىيەت ياكى خەلقتىن ئۈستۈن دەپ قارىمايدىغانلىقىنى، شۇنىڭدەك ئۆزلىرىنىڭ ئىزچىل تۈردە باشقا مەدەنىيەت ۋە خەلقلەرگە ھۆرمەت بىلدۈرۈپ كەلگەنلىكىنى تىلغا ئالدى. It is, it was a great honor for China to be co sponsor of that. ھالبۇكى خىتاي ۋەكىل تىلغا ئالمىغان ئۇيغۇرلارغا خاس مەدەنىيەت، مىللىي كىملىك ۋە ئىسلام دىنىي كىملىكىنى ۋەيران قىلىش ئۇرۇنۇشلىرى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ BDTدىكى دائىمىي تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى لىندا گرېنفېلد خانىمنىڭ ئاغزىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

شۇنىڭدەك خەلقئارا جەمئىيەت بۇ قەبىھلىكنى ئەيىبلىشى، خىتاي ھۆكۈمىتى لاگېرغا قامالغانلارنى تېزدىن قويۇۋېتىشى لازىم دەپ كۆرسەتتى. ئەمما سۆز نۆۋىتى كەممىگەن بولسىمۇ خىتاي ۋەكىللىرى دەرھال بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈردى. ئۇلار سۆزىدە ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىن قىلىنىشى دېگەنلەر پۈتۈنلەي ئامېرىكا توقۇپ چىققان ئاساسسىز ئەيىبلەش. ناۋادا قىرغىنچىلىق ھەققىدە سۆز قىلىش توغرا كەلسە، ئامېرىكا ئۆز ۋاقتىدا ئىندىيانلارنى قىرىپ تاشلىغان. ئۇلارنىڭ شىنجاڭ مەسىلىسىنى دەستەك قىلىپ تۇرۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ يۈزىگە قارا چاپلىشىغا قەتئىي قارشى تۇرىمىز دېگەننى ئالاھىدە تەكىتلىدى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى مۇقامنى توۋلىشى تۇنجى قېتىملىق ئىش ئەمەس بولۇپ، ئۇلار ئىلگىرىمۇ ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم غەرب ئەللىرىنىڭ ئۆزلىرى كۆچۈپ كەلگەن جايلاردىكى يەرلىك ئاھالىنى قىرغىن قىلغانلىقىنى دەستەك قىپ تۇرۇپ، ئۆزلىرىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن ئىدى. بولۇپمۇ غەرب دۇنياسى ئورتاق ھالدا تارىختىكى بىر قېتىملىق زور خاتالىقىمىز دەپ تەن ئالغان بۇ ئىشلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشىنى يوللۇق قىلىپ كۆرسىتىشكە دەستەك قىلىشى ئىزچىل ھەرقايسى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىغان ئىدى. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن بۇ خىلدىكى مەنتىقنىڭ ھېچقانداق لوگىكىلىق ئاساسقا ئىگە ئەمەسلىكىنى، بۇنىڭ پەقەت سىياسىي ئالدامچىلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ. مەنتىقىي جەھەتتىن ھېچقانداق بىر ئاساسى بولمايدۇ. توغرا، ئامېرىكا ئۆز ۋاقتىدا بۇ يەردىكى يەرلىك ئىندىئانلارغا قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان. بۇ تارىخىي رېئاللىق. ئەمما بۇ يەردىكى تۈپتىكى پەرق ئامېرىكا ھازىرغىچە ئۆزىنى تەكشۈرەۋاتىدۇ. بۇ بىرىنچى مەسىلە. ئۆزىنى تەكشۈرەۋاتىدۇ. يەنى بىز بۇ تارىختا ئۆتكۈزگەن خاتالىقىمىز، گۇناھىمىز، جىنايىتىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خەلققە تۆلەم تۆلەيمىز ھەم ئۇلارنى قوغدايمىز دەيدۇ ھەم ئۆزىنىڭكى تارىختا ئۆتكۈزگەن خاتالىقىنى تونۇۋاتىدۇ. ئەمدى بۇ يەرگە كېلىپ بۇنى ئەگەر مۇشۇ تارىخنى سۈرۈشتۈرسەك، خىتاي شېڭ شىسەينىڭ ۋاقتىدىن تارتىپ ياكى ئۇنىڭ ئالدىدىكى مەنچىڭنىڭ ۋاقتىدا، زوزۇڭتاڭنىڭ ۋاقتىدىن تارتىپ بىزنىڭ ۋەتەندە مىللىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان. شېڭ شىسەينىڭ ۋاقتىدا ئېلىپ بارغان، گومىنداڭنىڭ ۋاقتىدا ئېلىپ بارغان. ھازىر خىتاي ئۇ تارىختىكىنى ئېتىراپ قىلىش ئەمەس، ئۇنى مەدھىيلەش، مەسىلەن، شېڭ شىسەينى ھازىر ئۆزىنىڭ خىتاينىڭ دېيىشى بويىچە خىتاينىڭ ۋەتىنىنىڭ بىرلىكىنى ساقلاپ قالغان. مانداق دېگەن ۋاقتىدا زوزۇڭتاڭنى ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى ساقلىغان، قايتۇرۇپ كەلگەن ئۇ بۇ دەپ ئۇلارنى مەدھىيلەۋاتىدۇ. ئامېرىكا ھېچقاچان تارىختىكى ئۆزىنىڭكى شۇ ۋاقتىدا ئۆتكۈزگەن جىنايىتىنى جىنايەت دەۋاتىدۇ. ئۇلار ھېچقاچان مەدھىيلىگىنى يوق. مانداق دېگەن ۋاقتىدا خىتاينىڭ بۇ يەردىكى مەنتىقىسى نېمە دېگەندە سەن ئامېرىكىلىق مېنى ئەيىبلىمەيسەن غەربلىكلەر چۈنكى سېنىڭ ئەجدادىڭمۇ خاتالىق ئۆتكۈزگەن مانداق دېگەن ۋاقتىدا بۇنى ھېلىقى خىتايلار ھازىر خىتاي زىيالىيلىرى بىلان جۇيى دەيدۇ يەنى رەزىللىكنى سېلىشتۇرۇش دەيدۇ. ھە، رەزىللىكنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق ئۆزىنى ئاقلاش.
مەلۇم بولۇشىچە، ئالدىنقى يىللىرى ئىسلام ۋەھىمىسى توغرىسىدا خاتىرە كۈن بېكىتىش مەسىلىسى ئوتتۇرىغا قويۇلغاندا، خىتاي بىرىنچى بولۇپ بۇنىڭغا ئاۋاز قوشقان ھەمدە مۇشۇنداق بىر خاتىرە كۈننى بېكىتىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا شۇ ۋاقىتتا بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، شەرقىي تۈركىستاندا ئىسلام دىنىغا ۋە ئۇيغۇرلارغا جەڭ ئېلان قىلغان بىر ھۆكۈمەتنىڭ مۇشۇنداق بىر تەشەببۇسنى ئوتتۇرىغا قويۇشى قارا يۇمۇردىن باشقا نەرسە ئەمەس، دېگەنىدى. بۇ تېما ھەققىدە سۆز بولغاندا ئىلشاد ھەسەن بۇ ھال خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى يۈزلىمىلىكتە قايسى دەرىجىگە بارغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ دېدى.
ئەمدى ئاددىيلاشتۇرۇپ ئېيتقان ۋاقتىدا خىتاي بۇ يەردە ئىككى يۈزلىمىلىك بىر سىياسەت ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. بىرىنچىسى، مۇسۇلمان دۇنياسىغا ئۆزىنى مۇسۇلمانلارنى قوغدايدىغان، مۇسۇلمانلارنىڭ ھەق-ھوقۇقىدا تۇرىدىغان، ھۆرمەت قىلىدىغان بىر يۈز كۆرسەتسە، شەرقىي تۈركىستاندا ئىسلام دىنىنى ۋە مۇسۇلمانلارنى بىر كېسەل، دۈشمەن دەپ قاراۋاتىدۇ. بۇ يەردە خىتاينىڭ بۇنداق ئىككى يۈزلىمىلىكىنى ناھايتى مانداق دېگەن ۋاقىتتا ھازىرغىچە بۇلار مۇۋەپپەقىيەتلىك ئورۇنداپ كەلدى. ئورۇنداشتىكى سەۋەب ئەمدى بۇ خەلقئارا سىياسىتى بىلەن باغلىنىدۇ، چوڭ بىر ئارقا كۆرۈنۈشكە كىرىدۇ. بۇ يەردە خەلقئارا سىياسىي سەھنىسىدە يەنە مۇسۇلمان دۇنياسى غەرب يەنى بۇ ئامېرىكا باشلىق بۇ غەرب بىلەن بىر تەڭ كېلىدىغان بىر كۈچ ئىزدەيدۇ. بۇرۇن سوغۇق ئۇرۇش ۋاقتىدا سوۋېتنى ئىزدىگەن بولسا، بۈگۈنكى كۈندە سوۋېتى يوق، رۇس ئاجىزلاپ كەتكەنلىكىدىن، خىتاي كۈچلەنگەنلىكىدىن خىتاينى بۇنى بىر كۈچ دەپ قاراۋاتىدۇ. ئەمدى بۇنىڭغا قوشۇپ دېسەك، يېقىنقى ئىران بىلەن سەئۇدىنى كېلىشتۈرۈشتىمۇ خىتاي بىرىنچى قېتىم ئوتتۇرا شەرقتە بىر چوڭ رول ئوينىۋەتكەن بولدى. ئەمما بۇ يەردە مۇشۇنىڭدىن پايدىلىنىپ خىتاي ئىككى يۈزلىمىلىك يەنى خەلقئارا سەھنىسىگە كەلگەن ۋاقتىدا ئىسلام فوبىياغا قارشى تۇرىمىز، ئىسلامنى تېررورىزمغا باغلاش دېگەن بۇ ئۇقۇملارغا بىز قارشى دەپ خەلقئارا سەھنىسىدە ناھايىتى ئاكتىپلىق بىلەن كۆپ ساننى ئىگىلەيدىغان دەۋلەتلەرنىڭ ھاكىمىيىتى بىلەن بىر سەھنىدە تۇرۇۋالىدۇ. ئەمما لېكىن ئىشغالىيىتىدىكى شەرقىي تۈركىستانغا كەلگەندە ئوچۇق-ئاشكارا ئىسلامنى بىر خىل كېسەل، مۇسۇلمانلارنى تېررورىزم بىلەن باغلاش، يەنى بۇنى تېررورىزم بىلەن تەڭ قاراش، شۇنىڭ بىلەن مىللىي قىرغىنچىلىق قىلىپ بېرىۋاتىدۇ. ئەمدى بۇ يەردە بۇ خىل ئۇسۇلنى ئىككى يۈزلىمىلىك قىلىپ، خەلقئارا سىياسىتىدىكى مۇشۇ نازۇك تەڭپۇڭلۇقتىن پايدىلىنىۋاتىدۇ دېسەك بولىدۇ.
مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىسلام دۇنياسىنى كونترول قىلىۋېلىش.

مەزكۇر يىغىندا لاگېر شاھىتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لاگېر ئىچى ۋە سىرتىدىكى نازارەت قىلىش سىستېمىسىنى پاكىتلار بىلەن تونۇشتۇرغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى غەربتىكى دېموكراتىك ئەللەرنىڭ ۋە ھەرقايسى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ دىققەت نۇقتىسى بولۇپ كەلمەكتە

تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن ۋە مېھرىگۈل تۇرسۇن قاتارلىقلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لاگېر ئىچى ۋە سىرتىدىكى نازارەت قىلىش سېستېمىسىنى پاكىتلار بىلەن تونۇشتۇردى زۇمرەت داۋۇت خانىم لاگېر ئىچى ۋە سىرتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن پۈتۈنلەي يۇقىرى تېخنىكىلىق كامېرا ئارقىلىق كونترول قىلىنىدىغانلىقى ھەققىدە گۇۋاھلىق بەردى ئۇ لاگېردىن چىققاندىن كېيىنكى خىتاينىڭ نازارەت سېستېمىسى ھەققىدە توختىلىپ ھەتتا ئۆيىدىن بىر قانچە كۈن سىرتقا چىقماي جىم ئولتۇرۇپ قالسا ھۆكۈمەت تەرەپ ئۇلارنى سىرتقا چىقىپ ئايلىنىشنى يەنى ئەتراپتىكى كامېرالارغا چۈشۈشنى بۇيرۇيدىغانلىقىنى بايان قىلدى دەرۋازىغا بىر ئادەمنى ئەكىرگەندىن تارتىپ تا ياتىدىغان يېرىمىزگىچە ھەتتا چوڭ كىچىك تەرەت قىلىشىمىزدىن تارتىپ ئاپپارات كۆزىتىپ تۇرىدۇ ئانىدىن كېيىن لاگېردىن قويۇپ بېرىپ مەسىلەن مۇشۇنداق ماڭا ئوخشاش چىققانلارغا ئاشۇ تېلېفوندىن بىرنى بەردى خۇاۋېي تېلېفوندىن بىرنى باشقا ھېچقانداق تېلېفون ئىشلىتىشكە بولمايدۇ مۇشۇ تېلېفون يېنىڭدا تۇرۇشى كېرەك يىگىرمە تۆت سائەت ئوچۇق بولۇشى كېرەك دەپ ھېچقانداق تېلېفون ئىشلىتىشكە بولمايدۇ كىمنىڭلا تېلېفوندىن سۆزلەشسەڭ بىز سېنىڭ ئاۋازىڭ ئېلىقلىق باشقا بىر تېلېفونلار ئارقىلىق بىرەرسى بىلەن ئالاقىلاشمايسەن ئالاقىلاشساڭ تۇتۇلۇپ قالساڭ بولمايدۇ مۇشۇ تېلېفون يېنىڭدا تۇرۇشى كېرەك دەپ بىر خۇاۋېي تېلېفوننى بەردى بىز ئۆيدە بەش كۈن ئۇدا جىم ئولتۇرالمايمىز ھېلىقى بەش كۈن ئولتۇرساق سەن كىملىكىڭنى ئۈچ كۈن بوپتۇ يا تۆت كۈن بوپتۇ بىر يەرگە تەگكۈزمەپسە دەپ تېلېفون كېلىدۇ. چىقىپ ئىشىمىزنى ھېچقانداق ئىشىمىز بولمىسىمۇ تالاغا چىقىپ بىر يەرگە بېرىپ كىملىكىمىزنى سۈركەپ تورغا كىرگۈزۈشىمىز كېرەك. ئۇنىڭدىن سىرت ماشىنىمىزمۇ شۇ. ماشىنىمىزمۇ يولدا كېتىۋاتقان چوڭ يوللارغا ئاپپاراتقا چۈشمىسە ماشىناڭ ئۈچ كۈن ھەيدەلمەپتۇ. سەن بۈگۈن نەدىن بولمىسۇن ماشىناڭنى ھەيدەپ بىر چۆگىلەپ ئاپپاراتقا چۈشۈپ كەل دەپ. نەدە ئاپپارات بار شۇ يەرگە بېرىپ بىر قېتىم ئۆتۈپ. بىر يەرگە چىققىمىز بولمىسىمۇ، شۇ ئۈچ كۈندە بىر قېتىم تالاغا چىقىپ، ھەرىكەتلىنىپ ئاشۇ ئاپپاراتقا چۈشۈشىمىز كېرەك. ئارقىدىن تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن خانىم سۆز قىلىپ، لاگېردا بىر ئۇيغۇر موماينىڭ ئۇزۇن كۆينىكى سەۋەبلىك خورلۇققا ئۇچرىغانلىقىنى ئەسلەپ مۇنداق دېدى.
ئىشىكتىن كىرگەندىلا مەن كۆز ئالدىمدا بىر موماينى شۇنداق قىينىغىنىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن مەن بىلەن كىرگەن سېلىمخان موماي ئاشۇ ئۇزۇن كۆينەك كىيىپ كىرگىنى ئۈچۈن ئۇ يەرگە كىرگەن ئادەملەرنىڭ شۇ ھەممىسى ئۇيغۇر بولغانلىقى ئۈچۈن ناماز ئوقۇپ قويغانلىقى ئۈچۈن ئۇزۇن كۆينەك كىيىپ قويغانلىقى ئۈچۈن بىزگە ئوخشاش چەت ئەلگە چىقىپ قويغانلىقى ئۈچۈن كىرەتتى مۇ باشقا ھېچقانداق گۇناھ شۇ موماي شۇنداق كۆينىگىنى يەشتۈرۈۋېتىپ ئەشەدە نېمىشقا ئۇزۇن كۆينەك كىيىپ كەلدىڭ دەپ مۇشۇ كوسار بىلەن مۇنداق بىر پوپايكا بىلەن قالدى بېشىدىكى ياغلىقلىرىنى يۇلۇپ ئېلىپ ئاشتاق ۋەھشىيلەرچە قىيناپ. يەنە بىر ئۇيغۇر موماي ۋە ئۆزىنىڭ لاگېرغا ئورنىتىلغان كامېرالارغا چۈشۈپ قالغان كىچىككىنە ھەرىكىتى ئۈچۈن جازالانغانلىقىنى ئاڭلاتتى. تەخمىنەن تۆت مېتىرلىق ئۆي بىز تۇرغان ئۆينىڭ ئىچى قامىغان تۆت مېتىرلىق ئۆينىڭ ئۆزىدە تۆت بۇلۇڭنىڭ ئۈچ يېرىدە كامېرا بار. ماياقتىكى تام، ماياقتىكى تام، ئىككى تامدا ئىككى كامېرا، ئوتتۇرىدا ئۇدۇلدا پېشانىمىزدا ئىشىكنىڭ ئۇدۇلى ھەم تېلېۋىزورنى مۇنداق قىلىپ قويغان ئۇنىڭ تۆپىسىدە بىر كامېرا مۇنداق پىرقىرايدىغان كامېرا. ئاشۇنداق كامېرادا كېچە كۈندۈز ئاشۇنداق كۆزىتىپ تۇرىدۇ. ھېلىقى ئىككى تىزىنى مۇنداق تۇتۇپ ئولتۇرۇپ قاپتىكەن بىر موماي. ئاشۇ مەريەم ئانا دېگەن بىر ئانىمىز بار شۇ يۇۋاش گەپ قىلمايدىغان ئايال. ئۇنى كامېرادا كۆرۈپ تۇرىدىكەن. ئۇنى بىز بىلمەيمىزكى، ئۇ ئايال نېمە دېگىنىنى ئەمدى ئاغزى پىچىرلىدى دەيدۇ، كامېرادىن كۆرۈپ كىرىپ، سەن ئاشۇنى تىزىڭ تۇتۇپ ئولتۇرۇپ بىر نېمە دەپ دۇئا قىلدىڭ يا بىر نېمە قىلدىڭ دەپ شۇنچىلىك جازالاپ بېرىپ ئايالنى موماينى ئاچىقىپ كېتىپ نەچچە كۈن تىك تۇرغۇزۇپ قويۇپ بىر كۈن بىر كۈن ئورنىدىن ئولتۇرغۇزماي ئاشۇنداق جازالىغانتى بىزنى ئادەملەرنى ئۇنىڭچىلىك قىيناش ئۈچۈن ئىككى سائەتتىن ئىككى سائەتتىن كېچىسى جىباغا تۇرغۇزۇپ قويدىچۇ باشقىلار ئۇخلايدۇ، ئىككىسىمىز ئون كۈن نۆۋەت بىلەن بىر سائەتتىن بىر سائەت ئاشتا تۇرىمىز. شۇ چاغدا بىر كۈنى شۇنداق مەن ئاغرىپ مانا شۇ قان كېتىپ تاياق يېگەن زەربىدىن ئاشتا ئولتۇرۇپ قالىمەنغۇ تولا. ئاندىن سىز بەك ئېغىر بولۇپ كېتىپ قالساڭ بىر نېمە بىراز ۋاقىت ئولتۇرساڭ بولىدۇ دېسە مەن ئولتۇرۇپ مۇنداق يەرگە قاراپ قاپتىكەنمەن. شۇ مۇشتاق تۇرۇش كېرەكتە ئۇنىڭ ئۆزى كۆزى چەكچىيىپ مۇشتاق ئۇخلاپ قالسا جازالىنىسىز. مەن مۇشۇنداق يەرگە قاراپ قالغىنىم ئۈچۈن ئاشۇنى كۆرۈپ قېلىپ قاراڭغۇ ئۆيگە قامايمىز دەپ شۇنداق جازالاپ چىقىپ بىر كۈن ئاشۇ ھېچقانداق نېمە بەرمەيدىغان ئاش. سۇ، تاماق بەرمەيدىغان ئاشتا ئۆيگە قامىۋەتكەن مېنى.
ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇ لاگېردىن چىققاندىن كېيىنمۇ خىتاينىڭ نازارەت سىستېمىسىدىن قۇتۇلالمىغان. لاگېردىن چىققاندىن كېيىن ئاشتا بىر خىل قورقۇنۇچلارمۇ بار دە، مېنى ھېچقانداق يەردە خاتىرجەم ماڭايمۇ، سىڭلىمۇ مەن ئەي چىقىپ كىرەي، چىقىپ كىرەيلى دەپ ھەم ماقۇل دەپ ئۇششاق-چۈششەك بىر نېمە ئالىمەن دەپ چىقىۋىدىم. بىر يەر ئاستى مۇنداق كىرىپ كېتىدىغان ھېلىقى لىفت بىلەن چۈشىدىغان ماركېت دەيمىزغۇ بۇ يەردە شۇنداق نەرسە بىلەن ئالىدىغان دۇكانغا كىرىپ كېتىپ باراتتۇق ھېلىقى لىفت چۈشۈپ كېتىپ بېرىپ كۆزەينەكنى تاقاپ نېمە قىلغانىدىم مانداق كۆتۈرۈپتىمەن دە تۆپىگە شۇ ئارىلىقتا چىققىنىمغىمۇ بولمىسا خېلى ۋاق بولغان.

ئۇ ئادەم مۇنداق قاراپ چۈنكى نى شوشياۋ چۈ يە شوشياۋ دەپ قويىدىغۇ لاگېرغا بارغانما دەپ مۇنداق قارىغانتى ھە مەن كىرىپ چىققان دەپ باشلاپ دېدىم ھە شۇكەن دەپ شۇنىڭغا سەن ئەگەر چۈشسەڭ ئاي پۈتۈن كۆزلىرىمىزنى شۇ ھېلىقى بىر نېمە قىلىۋېتىدىكەن دە يە كىرىپ چىققان باشقىچە ھېلىقى سىرتتىكى باشقىچە كىرىپ چىققاننى باشقىچە بىر نېمە قىلىپ قويىدىغان ئوخشايدۇ دە ئىشتە تونۇيدىغانچۇ ئاخىرىدا مېھرىگۈل تۇرسۇن سۆز قىلىپ لاگېر ئىچى ۋە سىرتىدا ئۆزى كۆرگەن نازارەت قىلىش سىستېمىسىنىڭ زۇمرەت داۋۇت ۋە تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن تەسۋىرلىگەنلەر بىلەن ئوخشايدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ يەنە مىساللار ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەر ۋاقىت ھەر زامان ھەر خىل ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئۇلارنى نازارەت قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى ئاخىرقى قېتىم مەن ھېلىقى يولدىشىم بىلەن بىز يولدىشىم ئىككى بالىنى ئەكەتسۇن سەن بارمايسەن دېگەن ۋاقتىمىزدا ئاندىن كېيىن يولدىشىمغا شۇ بالام ئۆلمىدى بالام ساق مەن بىلەن ئايالىممۇ ساق ئايالىم مەن بىلەن بىللە قايتىپ بالىنى ئاپىرىشىپ بېرىپ يەنە ئىككى ئۈچ ئاي بىر ئىككى ئاي ئىچىدە قايتىپ كېلىدۇ دېگەنگە خەت قول قويۇپ بەر دېگەندە، شۇ ۋاقتىدا بىز يولدىشىم بىز ئايرىم پاراڭلىشايلى دېگەنتى. شۇ ۋاقتىدا خىتاي ساقچىلىرى ئوكەي ما ياق ئايرىم بىر ئۆيگە كىرىپ، يولدىشىڭ بىلەن بىر ئون مىنۇتتەك پاراڭلىشىۋال دەپ بىزنى ئايرىم ئۆيگە ئەكىردى. ئەمما ئايرىم ئۆيگە ئەكىرگەن ۋاقتىدا ھېچقانداق ساقچى يوق. ئۇ ئۆيدە بىر ساقچىنىڭ ئىشخانىسىكەن، كامېرا دېگەندەك نەرسە يوقكەن. ئەمما بىر ساقچى چاقىرىپ كىرىشتى، يولدىشىڭ بىلەن پاراڭلىشىشتىن ئاۋال بۇ چاپاننى كىيىپ ئولتۇرۇپ پاراڭلاشقىن دېدى. ھە مەن توڭمايمەن بولدى، مەن مۇشۇ ئۆزەمنىڭ تۈرمە كىيىمى بىلەن تۇرۇۋەرسەم بولىدۇ دېسەم، ياق بۇ چاپاننى كىيىۋال، چوقۇم مۇشۇ چاپاننى كىيىپ ئولتۇرۇپ پاراڭلاش دېدى. مەن بۇنى نېمىشقا بۇنداق قىلغاننى ئۇقمىدىم دەسلەپتە كىرىپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن كېيىن ھە بۇ بىنورمالغۇ بۇ دەپ چاپاننىڭ ھەممە يەرلىرىنى تەكشۈرگەن بولۇپ قاراپ نېمە قىلدىم كېيىن شۇ قارىساق شۇ بۇ چاپاننىڭ تۈگمىسى بىر خىل تۈگمىنىڭكى ئوتتۇرىدا بىر بىنورمال ھالەتتە بىر قارا تۆشۈك بارلىقى شۇ ئۇ چاپاننىڭ قارا تۆشۈكنىڭ كەينىدە بىر چاپان ئېچىپ قىلغاندىكىن تۈگمىنىڭ كەينىدە بىر كىچىك چىراغ يالتىراق چىراغنىڭكى بارلىقىنى بىلدۇق شۇنىڭدەن بۇ ئەسلى شۇ لەييا دەيمىز بىز ھەمدە بلوتوس شۇ بلوتوسلۇق كامېراكەن كېيىن نېمە قىلغىنىمىزدا شۇ بۇنداق كامېرادىن ھېلىقى ئاۋازنىمۇ سۈرەتنىمۇ ئېپ تۇرىدىكەن ھەم ئاۋازنىمۇ ئېپ تۇرۇپ ئاڭلاپ تۇرىدىكەن. مېھرىگۈل خىتاينىڭ سىرتىدىمۇ ئۇلارنى كونترول قىلىشقا ئۇرۇنىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
مەن بار ۋاقتىدا پۈتۈن يېزىلاردىكى كەمپىدىكى جازا لاگېرىدىكى تۈرمىنىڭ ئىچىدىكىلىرى بولسۇن ئۇنىڭ سىرتىدىكى بولسۇن ھەربىر يېزىلىق كومىتېتتىن ھەر بىر يېزىنىڭ، ھەر بىر رايوننىڭكى ئادەملىرى شۇ يېزىنىڭكى تۇرۇشلۇق ساقچى كومىتېتىغا بېرىپ، ھەتتا شۇ نۆل ياشتىن توقسان ياشقىچە بولغان قېرى بوۋاي، مومايلارنىڭ ھەممىسىنىڭكى ئىشقىلىپ ئادەملەرمۇ بولسا، ئاشۇلارنىڭ يەتتە خىل چىراي ئىپادىسىنى ئالىدۇ بۇلارچۇ، كامېراغا ئاشتاق قارىتىپ تۇرۇپ، بىردىن تارتىپ يەتتىگىچە بىر خىتاي ساناپ تۇرىدۇ، ئاشۇ بىر ھەممىسىگە بىر ئوخشاش چاپاننى كىچىك بولسۇن، قېرى بولسۇن، چوڭ بولسۇن ئۇلارنىڭ گەۋدىسىنى چوڭ ھالەتتە كۆرسىتىپ.

بۇ پۈتۈن ئاشۇ كەمپىگە كىرگەن بولسۇن كىرمىگەن بولسۇن لاگېردا تۈرمىدە بولسۇن ياكى سىرتىدىكى ئۆينىڭ سىرتلاردىكى بولسۇن بۇ ھەممە ئادەمدە ئاشتاق بار بۇ يەتتە خىل چىراي ئىپادىسىنى ئالغان شۇ زامانلا ئون بارماقنىڭكىنى ئالىدۇ ئاندىن كېيىن ھەر بىر ئادەمنىڭكى يالاڭاياق ھالەتتە پۇتىسىنى قارا نەرسىگە تەگكۈزۈپ ئاق ئاشۇ سىجۇەننىڭ ئۈستىدە ئون قەدەم ئالدىغا ئون قەدەم كەينىگە بىر نورمال ھالەتتە ماڭغۇزىدۇ ھەر بىر ئادەمنى يىگىرمە مىنۇتتەك گېزىت ئوقۇتىدۇ ئاشۇ ئاۋازى ئۈنلۈك ھالەتتە گېزىت ئوقۇتىدۇ، ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن شۇنىڭ ھەر قانداق بىر دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىگە بارسىڭىز، مەسىلەن، سەمرىپ كەتكەن، ئورۇقلاپ كەتكەن بولسىڭىز يا ئوڭغا قارىغان يا سول تەرىپىڭىزدىن بولسۇن ياكى ئۈستىگە ئاسمانغا قارىغان ياكى يەرگە قارىغان ھالىتىڭىزدىن بولسۇن، رەسىمىڭىزدىكى يا ئاۋازىڭىزدىن بولسۇن يا مېڭىش قەدەم ھەرىكىتىڭىزدىن بولسۇن، ئۇلار شۇ ئارقىلىق سكان قىلىپ تاپالايدۇ دېگەن نېمىدە. شۇنداق سىستېمىغا كىرگۈزۈۋەتكەن خىتاينىڭكىنى ئاشتاق قىلغان مەن بار ۋاقىتتا باتتى بۇ نەرسىلەر شۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى بىرىنچى ئايدىن باشلاپ ئاشتاق ھەممىدەمنى ئاشتاق قىلىشقا باشلىۋەتكەن ۋاقتىكەنتۇق.
مەزكۇر يىغىنغا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تاشقى مۇناسىۋەتلەرگە مەسئۇل خادىمى لويسا گرېۋ خانىممۇ قاتناشقان بولۇپ ئۇ خىتاينىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارەت قىلىش سىستېمىسى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ جىنايەتچىسى كوممۇنىستىك پارتىيەنىڭ رەھبىرى. ئۇلار بۇنىڭ ئۈچۈن ئوخشىمىغان ۋاسىتىلەرنى ئىشلىتىدۇ. يەنى ئۇلار ساقچىلارنىلا ئىشقا سېپ قالماستىن، بەلكى يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارەت قىلىش سىستېمىسىنى ئىشقا سېلىۋاتىدۇ. ئۇلار بۇ تېخنىكىنى ناھايىتى قورقۇنچلۇق دەرىجىدە ئىشلەتمەكتە. ئەپسۇسلىنارلىق يېرى شۇكى، خىتاي بۇ تېخنىكىدا خەلقئارالىق شىركەتلەر بىلەن ھەمكارلاشقان بولۇپ، بۇ شىركەتلەر تەمىنلەش زەنجىرى ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا شېرىك بولۇۋاتىدۇ.
يىغىن ئاخىرىدا يىغىن قاتناشقۇچىلىرى يىغىن تور بېتىنىڭ خەت قالدۇرۇش قىسمىغا لاگېر شاھىتلىرىنىڭ نەقەدەر قەھرىمان ئاياللاردىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ سۆز قالدۇرۇشقان. يىغىن قاتناشقۇچىلىرىدىن دوكتور ليازات تۇرخانبات ئىسىملىك بىرى مەزكۇر يىغىندا دېيىلگەنلەرنى ئۆزىنىڭ تىۋىتېر ھېساباتىدا ھەمبەھىرلىگەن بولۇپ ئۇ تىۋىتېردا مۇنداق دەپ يازىدۇ فاشىست ھاكىمىيەتنىڭ ھۆكۈمرانلىرىنىڭ يېڭى تېخنىكىلارنى قالايمىقان ئىشلىتىشى تېخنىكىنىڭ پايدىسىز تەرەپلىرىدۇر خۇددى جاسارەتلىك ئۇيغۇر ئاياللىرى بۈگۈنكى يىغىندا ئېيتقاندەك خىتاي ھۆكۈمىتى يۇقىرى تېخنىكىنى كىشىلەرنىڭ ھاياتىنى زىندانغا ئايلاندۇرۇشقا ئىشلەتكەن
يېقىندىن بۇيان تىۋىتېر قاتارلىق خەلقئارا ئۇچۇر سۇپىلىرىدا خىتاينىڭ ئاتالمىش بەختلىك ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى تەشۋىقات فىلىملىرى يەنە كۆپىيىشكە باشلىغان بۇ قېتىم ئۇيغۇر ناۋايچىلىق كەسپىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ ئۇيغۇر نانلىرىغا ۋاكالەتچى بولغانلىق تەشۋىقاتىنى تارقىتىشقا باشلىغان لېكىن ئوبزورچىلار ئۇيغۇر ئېلىدا كەسىپلەشتۈرۈش دەرىجىسىگە يەتكۈزۈلگەن غايەت زور ناۋايچىلىق كەسپى زەنجىرىنىڭ ئەسلىدە ئۇيغۇرلارنىڭ بوينىغا سېلىنغان قۇللۇق زەنجىرىگە ئايلانغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە تۆۋەندە ئوبزورچىمىز ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بىر قىسىم ياۋروپا دۆلەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغانلىقىنى بېكىتكەندىن كېيىن، خىتاي دائىرىلىرى بۇ قىلمىشلىرىنى ئىنكار قىلىپ، خەلقئارا تەشۋىقاتقا زور كۈچ سەرپ قىلىپ كەلدى. گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتى غەرب جەمئىيىتىنىڭ دېموكراتىك تۈزۈلمىسىگە پۈتۈن كۈچى بىلەن قارشى تۇرىدىغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇلار غەربنى قارىلاشتا يەنىلا غەربنىڭ ئۇچۇر ۋاسىتىلىرى ۋە پىكىر ئەركىنلىكىگە تايانماقتا. بۇ ۋەجىدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى تەشۋىقاتلىرىمۇ يىللاردىن بۇيان غەرب دۇنياسىنىڭ ئەركىن پىكىر مۇنبەرلىرى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلماقتا گەرچە ئۇيغۇر ئېلى ئىچىدىكى ئۇيغۇرلار بىلەن ئۇيغۇر ئېلى سىرتىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر قانداق شەكىلدىكى ئالاقىسى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن پۈتۈنلەي ئۈزۈپ تاشلانغان بولسىمۇ ئەمما تىۋىتېر قاتارلىق خەلقئارا ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا بەختلىك ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى تەشۋىقاتلارنىڭ كۆپىيىشى دەل بۇنىڭ مىسالىدىندۇر يېقىندا تۇرسۇن ئەلى نامىدىكى بىر تىۋىتتېر قوللانغۇچىسى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يالغان كۆرسىتىش تەشۋىقاتى بىلەن پەيدا بولدى ئۇنىڭ بىر قانچە كۈن ئاۋۋال ئېلان قىلغان ئۇيغۇر نانلىرى ھەققىدىكى بىر تەشۋىقات فىلىمى دەل شۇنداق تەشۋىقاتلارنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ مەزكۇر قىسقا فىلىمدە بىر ئائىلە ئۇيغۇرلارنىڭ يۇرتىنىڭ ئۇيغۇر نانلىرىغا ۋاكالەتچى بولغانلىقى ۋە خېرىدارلارنىڭ قوللىشىنى ئۈمىد قىلغانلىقى سۆزلەنگەن قارىماققا بۇ فىلىم ھەقىقەتەنمۇ نان تىجارىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ خۇشال ۋە بەختلىك سىماسىدەك تۇيغۇ بېرىدۇ ئەمما تاشقى دۇنيا بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈلگەن ۋە تىۋىتېر ئىشلىتىشى جىنايەت سانىلىدىغان خىتايدا تىۋىتېر ئىشلىتىش مۇمكىنمۇ ئېنىقكى مەزكۇر تىۋىتېر ئاكونتى ۋە بۇ ئاكونتتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان تەشۋىقاتلار خىتاينىڭ ھۆكۈمەت ۋاسىتىسى بىلەن ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىقىلغان ساختا تەشۋىقات

قۇمۇل تۇرپان چەرچەن نىيا سامپۇل قەدىمكى قەبرىستانلىقلىرىدىن بۇنىڭدىن ئۈچ مىڭ يىل بۇرۇنقى دەۋرلەرگە تەۋە نان پارچىلىرى تېپىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان يەنى نىيا قەدىمكى خارابىسى قاتارلىق جايلاردىن بۇنىڭدىن تەخمىنەن ئۈچ مىڭ يىل بۇرۇنقى دەۋرلەرگە مەنسۇپ نان پارچىلىرىنىڭ تېپىلغانلىقىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ نان بىلەن بولغان ئالاقىسىنىڭ نەقەدەر ئۇزۇن تارىخقا ئىگە ئىكەنلىكىنى دەلىللەپ تۇرۇپتۇ دېمەك نان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھاياتىنىڭ بىر قىسمىدۇر. خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىكى ئۇيغۇر نانلىرىغا ئالاقىدار مەلۇماتلاردىن قارىغاندىمۇ، نۆۋەتتە ئۇيغۇر نانلىرى پۈتكۈل ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەممە جايلىرىغا تۇتاشقان چوڭ تىپتىكى كەسىپ زەنجىرى شەكىللەندۈرۈپ، خىتاي مەخسۇس تەرەققىي قىلدۇرۇشنى قارار قىلغان ئون چوڭ كەسىپنىڭ بىرىگە ئايلانغان. قىسقىسى خىتاي تەشۋىقات قىلغاندەك، ئۇيغۇر نانلىرى بۈگۈن زور تەرەققىياتلارغا ئېرىشكەن. گەرچە ئۇيغۇر نانلىرىنىڭ تەرەققىياتى كىشىگە ئۈمىد بەرسىمۇ، ئەمما مەسىلە بۇ تەرەققىيات ئۇيغۇر نانلىرىنىڭ ھەقىقىي ئىگىسى بولغان ئۇيغۇرلارغا قانچىلىك مەنپەئەت ئېلىپ كېلەلىگەنلىكىدۇر. خىتاي تەشۋىقاتلىرىغا نەزەر سالىدىغان بولساق، ئۇيغۇر ئېلىدا نان كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى مەقسەتنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلۇشلا ئەمەس، تېررورلۇق ۋە رادىكاللىقنى يوقىتىش بىلەنمۇ ئالاقىدار ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنغان ھەتتا نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن كاللىسىدىكى زەھەرلىك ئىدىيەنى يۇيۇپ تازىلاش خىتايچە ئۆگىنىش ۋە كەسىپ ئۆگىنىش تەلەپ قىلىنغان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى خىتاي يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاقلاش ئۈچۈن ئىشلىگەن تېررورلۇق ۋە ئەسەبىيلىككە قارشى تۇرۇشتا شىنجاڭ مۇنداق ئۇسۇل قوللاندى ناملىق ھۆججەت خەۋىرىنى

خىتاي ھۆكۈمىتى ئېھتىياتسىزلىقتىن ئۆزى ئاشكارىلاپ قويغان بۇ ھەقىقەتنى يېپىشقا ئۈلگۈرەلمەي تۇرغان بىر پەيتتە نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىدە تۆت يۈز بەتلىك خىتاي مەخپىي ھۆججەتلىرى ئېلان قىلىنىپ ئۇيغۇر مەسىلىسى خەلقئارادا يەنىمۇ قىزىق نۇقتىغا ئايلانغان شۇ ۋاقىتقىچە ئىزچىل يوسۇندا ئۇيغۇر ئېلىدا لاگېرلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئۇيغۇرلارنىڭ لاگېرلارغا قامالغانلىقىنى ئىنكار قىلىپ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇن ئۆتمەيلا تەربىيىلەش مەركەزلىرىدىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ھەممىسى ئوقۇش پۈتتۈرۈپ خىزمەتكە ئورۇنلىشىپ بولغانلىقىنى جاكارلاشقا مەجبۇر بولغانىدى شۇ قېتىملىق خەۋەردە تىلغا ئېلىنغان خوتەن شەھەرلىك كەسپىي تەربىيىلەش مەركىزىدە نان يېقىش زاۋۇتى ۋە زاۋۇتتا تېخنىكا ئۆگىنىۋاتقان ئۇيغۇرلار ھەققىدىمۇ ئۇچۇرلار بار ئىدى يەنى خوتەن شەھەرلىك كەسپىي تەربىيىلەش مەكتىپى ئاتالغان جازا لاگېرلىرىدا ئاتالمىش كەسىپ ئۆگىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ مۇخبىرغا بەرگەن بايانلىرىدا ئۆزلىرىنىڭ بىلىپ بىلمەي دىنىي ئەسەبىيلىك ۋە رادىكاللىق بىلەن زەھەرلەنگەنلىكىنى مەزكۇر تەربىيىلەش مەركىزىگە كېلىپ ئىدىيىسىدىكى زەھەرلەر تازىلىنىپ كەسىپ ئۆگىنىپ قايتا ئادەم بولۇشقا تىرىشىۋاتقانلىقى قاتارلىق مەزمۇنلار سۆزلەنگەنىدى ئەمدىلىكتە قارايدىغان بولساق ئۇيغۇر ئېلىدا كەسىپلەشتۈرۈش دەرىجىسىگە يەتكۈزۈلگەن غايەت زور ناۋايلىق كەسپىي زەنجىرىنىڭ ئەسلىدە ئۇيغۇرلارنىڭ بوينىغا قۇللۇق زەنجىرى سۈپىتىدە سېلىنىش مۇمكىنچىلىكىنى پەرەز قىلىشىمىز تەس ئەمەس بۇ ھەقتە داڭلىق ئۇيغۇر مەسىلىسى مۇتەخەسسىسى تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنس ئەپەندىم ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئېچىلغان ئۇيغۇر سوتىدا ئاشكارىلىغان خىتاي مەخپىي ھۆججەتلىرىدە دەلىللەرمۇ ئوتتۇرىغا چىققان يەنى شى جىنپىڭنىڭ مەخپىي سۆزى دېيىلگەن مەزكۇر ھۆججەتتە شى جىنپىڭ ئاتالمىش تېررورلۇق ۋە ئەسەبىيلىكنى يىلتىزىدىن يوقىتىش بىلەن تەڭ قايتا تەربىيەلەش ئورۇنلىرى ئارقىلىق ئىدىيەسى زەھەرلەنگەنلەرنى تازىلاش بۇيرۇقىنى بەرگەن شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارنى خىتاي كارخانىلىرىغا ئاپىرىپ ئىشلىتىش جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇر نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئۈچ يۈز مىڭ خىتاي نوپۇسىنى يۆتكەپ كېلىش ھەققىدىمۇ بۇيرۇق بەرگەن دېمەك، ئۇيغۇر ئېلىدا كۆلەملەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇلۇۋاتقان نانچىلىق ساھەسىنىڭ شى جىنپىڭنىڭ بۇيرۇقى بويىچە ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىدىن پايدىلانغانلىقى ئېنىق. تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئېلان قىلغان بىر خەۋىرىدە جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدىن ئۈرۈمچىدىكى نان مەدەنىيىتى كەسىپلەر باغچىسىغا ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ قىرىق پىرسەنتى قەشقەر ۋە خوتەندىن يۆتكەپ كېلىنگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان. يۆتكەپ كېلىنگەنلەرنىڭ ئىشتىن سىرت ۋاقتىدا ھەپتىدە تۆت قېتىم خىتاي تىلى ئۆگىنىش خىتاي مەدەنىيىتىنى ئۆگىنىش قانۇن نىزاملارنى ئۆگىنىش كەچلىك كۇرسىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان ئۇنىڭدىن باشقا مەزكۇر ئىشچىلارغا مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى بىر ئائىلە كىشىلىرى دېگەندەك خىتايلار بىلەن تۇغقانلاشتۇرۇش پائالىيەتلىرىنى ئورۇنلاشتۇرغانلىقىمۇ دېيىلگەن گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ پۈتۈنلەي ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن بۇ ناۋايخانىلاردا خىزمەتچى بولغانلىقىنى تەشۋىق قىلىۋاتقان بولسىمۇ ئەمما رېئاللىقتا بۇ ئىشنىڭ كەينىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قوللۇق پىلانلىق ئورۇنلاشتۇرۇشى بولغانلىقىنى يوشۇرۇش ئۇنچە ئاسان ئەمەس يەنى تەڭرىتاغ تورىدا بېرىلگەن ئۇيغۇر ناۋايچىلىقىنىڭ كەسىپلىشىش جەريانىغا ئالاقىدار بىر خەۋىرىدە ئاتالمىش ھۆكۈمەت دائىرىلىرى، يەنى ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش خىزمەت گۇرۇپپىلىرى ۋە كەنت كومىتېتلىرى ھەرقايسى كەسپىي تېخنىكا تەربىيەلەش مەكتەپلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ، ناۋايچىلىق كوپىراتىپلىرىنى قۇرۇپ چىققان ۋە تەربىيەلەش ئورنىدىن ئادەم يۆتكەپ ئىشلەتكەنلىكى ئېنىق يېزىلغان. دەرۋەقە، ئۇيغۇر ئېلىدا كۈنسېرى كۆلەملىشىۋاتقان غايەت زور نانچىلىق كەسپىي زەنجىرىنىڭ خۇددى باشقا ساھەلەرگە ئوخشاشلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى، قىسقىسى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن باغلانغانلىقى ئېھتىمالدىن يىراق ئەمەس.
تۈركىيە خەلقى بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى بېلەت تاشلاپ، ئۆزلىرىنىڭ يېڭى بىر نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتىنى سايلاپ چىقىدۇ. ئۇلار يەنە پارلامېنت ئەزالىرىنىمۇ سايلايدۇ. ھازىرقى پارلامېنتتا كۆپ سانلىقتىكى ئادالەت تەرەققىيات پارتىيەسى بىلەن مىللەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى ئىلگىرى بىر قانچە قېتىم ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تەكشۈرۈش تەكلىپىنى رەت قىلغان شۇڭا ئون تۆتىنچى مايدىكى سايلامدا بارلىققا كېلىدىغان يېڭى نۆۋەتلىك پارلامېنتنىڭ قانداق بولۇشى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ پارلامېنتتا قايتا كۈن تەرتىپكە قويۇلۇش قويۇلماسلىقىدا ھالقىلىق ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارالماقتا تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تۈركىيە خەلقى كېيىنكى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنت بىلەن پارلامېنت ئەزالىرىنى سايلاپ چىقىدۇ. سايلامغا قاتنىشىش سالاھىيىتىگە ئىگە بولغان ئوتتۇز يەتتە سىياسىي پارتىيە پارلامېنت ئەزالىق نامزاتلىرىنى كۆرسىتىشكە باشلىدى. پارلامېنت ئەزالىرى نامزاتلىرى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە تۈركىيەنىڭ ھەر قايسى شەھەرلىرىنى ئايلىنىپ، ئۆزلىرىگە ئاۋاز توپلاش ئۈچۈن خەلق ئاممىسىغا نۇتۇق سۆزلەشكە باشلايدۇ. بۇ قېتىمقى پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمى ئۇيغۇر دەۋاسىغا قانداق تەسىر كۆرسىتەر؟ بۇ قېتىم تۈركىيەدە پىرېزىدېنتلىق سايلىمى بىلەن پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمى بىرلىكتە ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، پارتىيەلەر ئومۇمىي ئاۋازنىڭ ئەللىك بىر پىرسەنتىنى ئالالىسا، ھۆكۈمەت قۇرۇش سالاھىيىتىگە ئىگە بولالايدۇ. ھازىرقى ھۆكۈمەتنى باشقۇرۇۋاتقان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى بىلەن ئۇلارغا ھەمكارلىشىۋاتقان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى ھازىرقى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغاننى كېيىنكى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتلىققا نامزات قىلىپ كۆرسەتكەنىدى. ئۆكتىچى پارتىيەلەردىن جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسى، ئىيى پارتىيەسى، كېلەچەك پارتىيەسى، دەۋا پارتىيەسى، ئادالەت پارتىيەسى ۋە سائادەت پارتىيەسى قاتارلىقلار بىرلىكتە كامال قىلىچدارئوغلۇنى نامزاتلىققا كۆرسەتتى. مەزكۇر پارتىيەلەرنىڭ كۆپى ئۇيغۇرلارنى قوللىغان بولسىمۇ، ئىيى پارتىيەسى سۇنغان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدىكى قانۇن لايىھەلىرى رەت قىلىنغان ئىدى. ئۇنداقتا بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئېلىپ بېرىلىدىغان سايلامدا تۈركىيەدىكى مەزكۇر ئالتە سىياسىي پارتىيە ئۇتۇپ پارلامېنتكە كىرسە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قانداق تەسىر كۆرسىتەر؟ جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسى تۈركىيە پارلامېنتىدا يۈز ئوتتۇز تۆت ئورۇنغا ئىگە ئەڭ چوڭ ئۆكتىچى پارتىيە بولۇپ، ئۇلارنىڭ تۈركىيە پارلامېنتىدىكى ئەزالىرىنىڭ بەزىلىرى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلمەكتە. ئىيى پارتىيەسى كۆپ قېتىم جازا لاگېرلىرى بىلەن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا تەكلىپ لايىھەسى سۇنغان بولسىمۇ، ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى بىلەن مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى پارلامېنت ئەزالىرى ئاۋاز بەرمەي رەت قىلىنغانىدى. بۇ قېتىمقى سايلامدا سايلامدىن كېيىن قۇرۇلىدىغان پارلامېنت قانداق بىر پارلامېنت بولار؟ ئۇيغۇر دەۋاسىنى كۈنتەرتىپكە قويارمۇ؟ ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئىبراھىم ماراش ئەپەندى بۇ ھەقتىكى كۆز قارىشىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. ئۇ مۇنداق دېدى.
يەنى سېچىمدەن سونرا ئولۇشاجاق مەجلىس گرافىغىندە تۈرك دۇنياسىنىڭ بىلھاسسا دا دوغۇ تۈركىستاننىڭ پروگراممىسى تۈركىيەدە ئون تۆتىنچى مايدا ئۆتكۈزۈلىدىغان پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمىدا تۈرك دۇنياسىغا، بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان كۆپ ساندا پارلامېنت ئەزاسى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئورۇن ئالىدۇ دەپ ئويلايمەن. چۈنكى بۇ قېتىمقى سايلامغا كۆپ پارتىيە قاتنىشىدۇ. بۇ پارتىيەلەرنىڭ كۆپى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان پارتىيەلەر. ئەنقەرەدىكى ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى تۈركىيە خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇتەخەسسىس دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى ئالتە پارتىيەدىن تەركىب تاپقان مىللەت ئىتتىپاقى دەپ ئاتالغان گۇرۇپپا ئۇتۇپ چىقسا ئۇيغۇرلارغا كۆڭۈل بۆلىدىغان كۆپ ساندا پارلامېنت ئەزاسىنىڭ پارلامېنتقا كىرىدىغانلىقىنى ئۇيغۇرلار توغرىسىدا قارار چىقىرىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى tuğudağallığını ilgiri sürdü.
Millet İttifakı bu grup eğer de saylamda futup çıksa demek ki bu meclisteki milletvekillerinin sanımı köp buludu. Bunda bir peyde belki Şart Türkistan Uygurlar için bir kararını çıkırışının kimi ihtimali buludu bunda.

بۇ بەزى قارارلارنى چىقىرىش ئۈچۈن مىللەت ۋەكىلىنىڭ ئۈچتە ئىككى قىسمىنىڭكى ماقۇللۇقى بىلەن ئۇنىڭدىن كېيىن قارار چىقىدۇ. بۇ ئۈچتە ئىككى قىسمىنى تەشكىل قىلالامدۇ دېگەن بىر مەسىلە بار. ئىككىنچىدىن، بۇ ھازىر سايلام ئۈچۈن بۇلار ئىتتىپاق قۇرسا، قۇرغان بولسا، ھاكىمىيەت بېشىغا كېلىپ بولغاندىن كېيىن بۇلار ئايرىلىپ كېتەمدۇ، ئۇنىمۇ ھازىرچە بىلەلمەيمىز. يەنى ھازىرقى ئەھۋالغا قارىغاندا، يەنى نەزەرىيە جەھەتتە ئۇيغۇرلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك، بىر قارار چىقىشنىڭكى ئېھتىمالى مەۋجۇت دەپ ئويلايمەن. ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان تۈركىيە سىياسىتىنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ سابىق رەئىسى، پېشقەدەم پائالىيەتچى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى، ئەگەر ئالتە ئۆكتىچى پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى، كۆپچىلىكنى تەشكىل قىلسا، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلىش مۇمكىنچىلىكى بولمىغان تەقدىردىمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق جەھەتتىن ئىلگىرىلەيدىغانلىقىنى، چۈنكى بۇ مەسىلىنىڭ ھازىر خەلقئارالىق مەسىلىگە ئايلانغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ھازىرغا قەدەر شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى بۇ جۇمھۇر ئىتتىپاقى دەپ ئاتىغان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسى ۋە مىللىي ھەرىكەت پارتىيىسىنىڭ ئورتاق ئورتاقلىقىدىكى بۇ ھاكىمىيەت شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە يېتەرلىك ئالاقە كۆرسەتمىدى. ھەتتا ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭكى، بۇنىڭ ئىچىدە جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىمۇ بار، پارلامېنتىدىكى، ئۇنىڭدىن كېيىن ياخشى پارتىيە، ئىيى پارتىيەنىڭ بەرگەن تەكلىپلىرىنى داۋاملىق رەت قىلىپ كەلدى بەش ئالتە قېتىم. ئەمما بۇ قېتىم تۈركىيەدە سايلام بولاپ قالسا، شىمدى مىللەت ئىتتىپاقى ۋە جۇمھۇر ئىتتىپاقى دەپ ئىككى بىلوك بۇ سايلامغا كىرمەكچى. بۇنىڭدىن كېيىنكى مەسىلە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ھەم ئىلگىرىلەيدىغانلىقىنى چۈشىنىمەن.
نۆۋەتتە ھازىرقى پرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغان بىلەن جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىنىڭ رەئىسى كامال قىلىچداروغلى پرېزىدېنت نامزاتلىرى بولۇپ ئېلان قىلىندى. ئەمما ھازىرچە قايسى پارتىيەنىڭ ئۇتۇپ چىقىشى ۋە ئەردوغاننىڭ قايتىدىن پرېزىدېنت بولالىشى ئېنىق ئەمەس. بىراق كۆزەتكۈچىلەر ئۇنىڭ تەسىر كۈچىنىڭ ئىلگىرىكى يىللاردىكى سايلاملاردىكىگە قارىغاندا كۆرۈنەرلىك ئاجىزلىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشماقتا. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
دۇنيا گىمناستىكا چېمپىيونلۇقىنى تالىشىش مۇسابىقىسى يېقىندا ئەزەربەيجان پايتەختى باكۇدا ئۆتكۈزۈلگەنىدى. مەلۇم بولۇشىچە قىرىق سەككىز دۆلەتتىن بىر يۈز يەتمىش ئۈچ نەپەر گىمناستىكا ماھىرى قاتناشقان مۇسابىقىدە قازاقىستانلىق ئۇيغۇر گىمناستىكا ماھىرى نارىمان قۇربانوف ياغاچ ئاتتا ماھارەت كۆرسىتىش تۈرى بويىچە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشكەن نارىمان قۇربانوف رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ غەلىبە مېنىڭ ماھارىتىمنى يەنە بىر قېتىم كۆرسەتتى دېدى تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر. توققۇزىنچى مارتتا ئەزەربەيجان پايتەختى باكۇدا باشلىنىپ، ئون بىرىنچى مارتقىچە داۋام قىلغان گىمناستىكا بويىچە دۇنيا مۇسابىقىسىنىڭ نۆۋەتتىكى باسقۇچىدا ئۇيغۇر گىمناستىكىچى نارىمان قۇربانوف يەنە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. ئۇ ياغاچ ئاتتا ئويۇن كۆرسىتىش تۈرى بويىچە بىرىنچىلىكنى ئىگىلىدى. ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا، باكۇدا ئۆتكەن مۇسابىقىگە ئەنگلىيە، خوڭ كوڭ، فرانسىيە، خىتاي، سېربىيە، ئىتالىيە، ئۇكرائىنا قاتارلىق قىرىق سەككىز دۆلەتتىن يۈز يەتمىش ئۈچ تەنھەرىكەتچى قاتناشقان. ئەر ۋە ئايال ماھىرلار گىمناستىكىنىڭ بەش تۈرى بويىچە ماھارەت كۆرسەتكەن. ئەزەربەيجاننىڭ ياشلار ۋە تەنھەرىكەت مىنىستىرلىكىنىڭ بۆلۈم باشلىقى يىلنۇر مامېدوفنىڭ ئېيتىشىچە، مۇنداق مۇسابىقە ئەلدە سەككىزىنچى قېتىم ئۆتۈۋاتقان بولۇپ، بۇ يىل ئۇنىڭغا ئەڭ كۆپ گىمناستىكىچى ئىشتىراك قىلغان. ئون بىرىنچى مارتتا غالىپ چىققانلارنى مۇكاپاتلاش مۇراسىمى بولۇپ ئۆتكەن. ئۇنىڭدا گىمناستىكىنىڭ ياغاچ ئاتتا ئويۇن كۆرسىتىش تۈرى بويىچە قازاقىستانلىق نارىمان قۇربانوف ئالتۇن مېدال تاپشۇرۇپ ئالدى.

مەن تۇنجى قېتىم مۇنداق ئارقا ئارقىدىن ئۈچ مۇسابىقىگە قاتنىشىپتىمەن. ئۇلارغا تەييارلىق مەن ئېيتىپ ئۆتكەندەك ئەلۋەتتە ياخشى بولدى. بىز ئىلگىرى دوخاغا بارغاندەك كوماندا بىلەن قاتناشتۇق. مىلاد كارىمى گىمناستىكىدىن ئەركىن ئويۇن كۆرسىتىش بويىچە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. ئەتىسى مەنمۇ ياغاچ ئاتتا ئويۇن كۆرسىتىش بويىچە ئالتۇن مېدال ئالدىم. ئەلۋەتتە، مېنىڭ بۇ ئۇتۇقۇم قازاقىستان گىمناستىكىسىنىڭ تېخىمۇ ئىلگىرىلىشىگە سەۋەب بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. مېنىڭ رىقابەتچىلىرىم بولۇپ ئىلگىرىكى مۇسابىقىلەرگە قاتناشقان بارلىق كۈچلۈك تەنھەرىكەتچىلەر ھېسابلىنىدۇ. ئۇلار ئۈستىدىن قازانغان غەلىبەم مېنىڭ ماھارىتىمنى يەنە بىر قېتىم كۆرسەتتى. ئەمدى مەن بىر ئاي دەم ئېلىپ ھەم مەشىقلىنىپ، مىسىردا بولىدىغان دۇنيا مۇسابىقىسىنىڭ تۆتىنچى باسقۇچىغا قاتناشماقچىمەن. ئۇ يەردىمۇ ئالتۇن مېدال ئېلىشقا تىرىشىمەن. نارىماننىڭ دادىسى، گىمناستىكا بويىچە قازاقىستاننىڭ خىزمەت كۆرسەتكەن ترېنېرى ھۈسەنجان قۇربانوف ئەپەندى مۇنداق دېدى.
نارىمان بالام كىچىكىدىن چاققان، تىرىشچان بالا بولۇپ ئۆستى. ئۇ كىچىكىدىن گىمناستىكىگە قاتناشتى ۋە كۆپ تىرىشتى. نارىمان ئون يەتتە يېشىدا سپورت ماھىرى بولۇپ، يىگىرمە يېشىدا دۇنيا چېمپىيونى بولدى. مانا مۇشۇ كۈنگىچە كۆپ تۇرنىرلارغا قاتناشتى ۋە ھەر قاچان ياخشى ئويۇن كۆرسىتىپ كەلدى. مۇشۇ يىلنىڭ ئىچىدىلا ئۇ گېرمانىيەدە بىرونزا مېدال، قاتاردا ئالتۇن، مانا يېقىندا بولسا باكۇدا يەنە ئالتۇن مېدال ئالدى. مەن دائىم ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولدۇم. نارىماننىڭ ئۇتۇقلىرى بىزنىڭ قازاقىستاننىڭ ئۇتۇقلىرى. بۇ بىزنىڭ ئائىلىنىڭ، تۇغقانلارنىڭ، پۈتكۈل ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ماختىنىشى، پەخرى. بىز بۇنىڭغا قاتتىق خۇشال بولدۇق. نارىمان ئەمدى يەنە ياخشى تەرلىنىپ، ئازىيا ئويۇنىغا، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئالىمپىيادىغا قاتنىشىدۇ، دەپ ئويلايمەن. مەن ئۇنىڭغا چوڭ ئۇتۇق تىلەيمەن.
قازاقىستان ئۇيغۇر ياشلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى يېفرات ناسىروف ئەپەندى مۇنداق دېدى. مانا مۇشۇ يېقىندىلا بىزنىڭ قېرىندىشىمىز نارىمان قۇربانوف گېرمانىيەدە گىمناستىكا بويىچە برونزا مېدال ئالدى. ئاندىن قاتارغا بېرىپ ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. بۇنى ئاڭلاپ بىز بەكمۇ خۇشال بولدۇق. مانا قېرىندىشىمىز ئەمدى ئەزەربەيجان پايتەختى باكۇ شەھىرىدە ئۆتكەن گىمناستىكا بويىچە دۇنيا مۇسابىقىسىدە يەنە بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلىدى. نارىمان قۇربانوف ئۆزىنىڭ ھەقىقىي سپورتچى، ھەقىقىي دۇنيا چېمپىيونى ئىكەنلىكىنى دەلىللىدى. ۋاقىتنىڭ قىسقا بولغىنىغا قارىماي، نارىمان ئۈچ دۇنيا مۇسابىقىسىگە قاتنىشىپ، ياخشى نەتىجە كۆرسەتتى. مۇنداق ياخشى نەتىجە كۆرسىتىش، مېنىڭ ئويۇمچە، ئوڭاي ئىش ئەمەس. بۇنىڭ بارلىقى نارىماننىڭ تىرىشچانلىقى، ئۆز مەقسىتىدىن ھېچقاچان قايتمايدىغانلىقىنىڭ يارقىن ئىسپاتى دەپ ئويلايمەن. بۇنى شۇنداقلا نارىماننىڭ ترېنېرلىرىنىڭ تىرىشچانلىقى دەپ چۈشىنىش كېرەك. بىز دۇنيا مۇسابىقىلىرىدە قازاقىستاننىڭ شەنىنى قوغدىغان نارىمان ئوخشاش ئۇيغۇر قىز-يىگىتلىرىمىزدىن دائىم پەخىرلىنىمىز.
خەۋەرلەردىن ئىگىلىشىمىزچە، نارىمان قۇربانوف تۇنجى قېتىم ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئاۋسترالىيەنىڭ مېلبۇرن شەھىرىدە ئۆتكەن گىمناستىكا بويىچە دۇنيا مۇسابىقىسىدە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشكەنىدى. بۇ ۋاقىتتىمۇ مەزكۇر مۇسابىقىگە بىر قانچە دۆلەتلەرنىڭ ئاتاقلىق تەنھەرىكەتچىلىرى قاتناشقان. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.
ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاپتوموبىل زاۋۇتىنى تاقاش تەلقىنلىرىنى رەت قىلىپ رايوندىكى ئىشلەپچىقىرىشنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركىتى ۋولكسۋاگېن مۈشكۈل ئەھۋالدا قالغان. گېرمانىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە گېرمانىيەدىكى ئەڭ چوڭ مەبلەغ گۇرۇھلىرىدىن بىرى بولغان دېكا مەبلەغ گۇرۇھى فولكسۋاگېننى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەشنى توختىتىپ ئۇنىڭ پاي چېكىنى بازاردىن سىقىپ چىقارغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر گېرمانىيەدىكى فولكسۋاگېن ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش گۇرۇھى ئۇزۇندىن بۇيان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سەۋەبلىك ئەيىبلىنىپ كەلگەن گېرمانىيە ھۆكۈمىتىمۇ مۇشۇ سەۋەبتىن فولكسۋاگېننى بىخەتەرلىك سۇغۇرتىسى بىلەن تەمىنلەشنى رەت قىلغان ئىدى. ئەمما فولكسۋاگېن ئۆزلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن، بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ھېچقانداق ئالاقىسى يوقلۇقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقاشنى رەت قىلغان ۋە خىتايدىكى تىجارىتىنى بۇرۇنقىدەكلا داۋاملاشتۇرغان ئىدى. بۈگۈنگە كەلگەندە كۈتۈلمىگەن بىر زەربە فولكسۋاگېننى ئېغىر ئەھۋالدا قالدۇرغان. گېرمانىيەدە نەشردىن چىقىدىغان ئىقتىساد ھەپتىلىكى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان، ئەمدى مەبلەغ سېلىشقا بولمايدۇ، دېكا فولكسۋاگېننىڭ پاي چېكىنى پۇل مۇئامىلە بازىرىدىن سىقىپ چىقاردى ناملىق خەۋەر ۋە باشقا ئاخبارات قاناللىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە بايان قىلىنىشىچە، گېرمانىيەدىكى ئەڭ چوڭ مەبلەغ گۇرۇھلىرىدىن بىرى بولغان دېكا گۇرۇھى فولكسۋاگېننى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەشنى توختاتقان ۋە فولكسۋاگېننىڭ پاي چېكىنى بازاردىن سىقىپ چىقارغان. بۇ قاقشاتقۇچ زەربە فولكسۋاگېن گۇرۇھىنى ئېغىر ۋەزىيەتتە قالدۇرغان. خەۋەرلەردە بايان قىلىنىشىچە، دېكا گۇرۇھىنىڭ بۇ كەسكىن قارارنى چىقىرىشىغا مەركىزى نيۇ يوركتا بولغان مورگان شتانلىي خەلقئارا كاپىتال ناملىق پۇل مۇئامىلە گۇرۇھىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان خىتاينىڭ ۋەزىيىتى توغرىسىدىكى دوكلاتى سەۋەب بولغان. قىسقىچە MSCI دەپ ئاتىلىدىغان، مەبلەغ مۇلازىمىتى ۋە ئىقتىسادىي ۋەزىيەت تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بۇ گۇرۇھ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تەتقىق قىلىپ، ئۆز دوكلاتىدا فولكسۋاگېننىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. دېكا گۇرۇھى بۇ دوكلاتقا جىددىي قارىغان ۋە ئەسلىدىنلا خەلقئارادا ئېغىر ئەيىبلەشلەرگە ئۇچراپ كەلگەن ھەم بارغانسېرى ئىناۋىتى تۆكۈلۈۋاتقان فولكسۋاگېنغا مەبلەغ جەھەتتىن قىزىل سىزىق سىزىپ، ئۇنىڭ پاي چېكىنى سېتىۋېلىشنى توختاتقان. دېكا گۇرۇھىنىڭ سىجىل تەرەققىياتقا مەسئۇل رەھبىرى ئىنگو شپايىخ بۇ ھەقتە توختالغاندا، بىزنىڭ نەزىرىمىزدىن قارىغاندا فولكسۋاگېننىڭ پۇل مۇئامىلە مەھسۇلاتلىرىغا ئەمدى مەبلەغ سېلىشقا بولمايدۇ. فولكسۋاگېن ماشىنىلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلغانلىقىغا دائىر ئەيىبلەشلەر بار، دېگەن. بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن بېشارەت بېرىدىغانلىقى ئېنىق بولسىمۇ، خەۋەرلەردە بۇ مەسىلە ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دېكا گۇرۇھىنىڭ بۇ قارارى جايىدا ئېلىنغان بىر قارار بولۇشى بىلەن بىرگە كېچىكىپ چىقىرىلغان بىر قارار ھېسابلىنىدىكەن.
بۇ قارار ناھايىتى جايىدا ئېلىنغان، ھەتتا بىرئاز كېچىككەن بىر قارار دەپ قارايمەن. فولكسۋاگېننىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا چېتىشلىقى بولغان بىر تارىخىي كەچمىشى بار. مۇشۇ نۇقتىدىن چىقىش قىلىپ، فولكسۋاگېننىڭ بۈگۈن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان بىر خەلقنىڭكى دۆلىتىدە، رايوندا مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ھالدا يەنىلا داۋاملىق پائالىيەت كۆرسىتىنىشى ھەم خەلقئارا ئەھدىنامىلەرگە خىلاپ،

ھامان بىر كۈنى تارىخنىڭ جازاسىغا ئۇچرايدىغانلىقىنى دەلىللەش نۇقتىسىدىنمۇ ئىنتايىن مۇھىم ئىكەن.
بۇ قارارنىڭ چىقىشى فولكسۋاگېننىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بىۋاسىتە چېتىشلىق بولغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىش نۇقتىسىدىن بەك مۇھىم. شۇنداقلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە نىسبەتەن خەلقئارا تىجارەت ئورگانلىرىنىڭ ئۇنىڭغا مەرھەمەت كۆرسەتمەيدىغانلىقىنىڭمۇ بۇنىڭغا چېتىشلىق بولغان ھەر قانداق شىركەتنىڭ بۈگۈن ۋە تارىختا ئىنسانلارنىڭ لەنىتىگە دۇچ كېلىدىغانلىقى ۋە بۇنىڭ ۋاقتى كەلگەن چاغدا قانۇنىي مەسئۇلىيەتلىرىنىمۇ ئۈستىگە ئېلىپ قالىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ رېئاللىقنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ شۇڭا بۇ قارارنىڭ چىقىشى بەك مۇھىم بۇنىڭ ئالدىدا گېرمانىيە مالىيە مىنىستىرىمۇ فولكسۋاگېننى ئىقتىسادىي گارانتىيىلىك نېمىسىدىن ۋاز كەچكەنلىكىنى ئىپادىلىگەن بۇ قارار مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىق بولغان مەيلى گېرمانىيەدىكى بولسۇن ۋە خەلقئارادىكى بولسۇن باشقا تەمىنلەش زەنجىرلىرى ئۈچۈنمۇ بىر قاتتىق بىر سىگنال.
ئىقتىساد ھەپتىلىك گېزىتىنىڭ بايان قىلىشىچە، مورگان شتاللې خەلقئارا كاپىتالنىڭ خىتاي توغرىسىدىكى دوكلاتى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن، فولكسۋاگېن گۇرۇھىدىكىلەر بۇ ئورۇنغا ئادەم ئەۋەتىپ سۆزلىشىشكە باشلىغان. ئەمما، بۇ سۆزلىشىشتىن ھازىرچە بىرەر نەتىجىنىڭ ۋۇجۇدقا چىققانلىقى بايقالمىغان.

مۇھىم ئىقتىسادىي قارار بولۇپمۇ ھېسابلىنىدىكەن. دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ مەبلەغچى شىركەتلىرىنىڭ بىرسى بولغان دېكا مەبلەغچى گۇرۇھىنىڭكى بۇ قېتىم فولكسۋاگېن شىركىتىگە سېلىۋاتقان مەبلىغىنى توختىتىش قارارى سىياسىي جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقان ۋاقتىدا ناھايىتى چوڭ ئەھمىيەتكە ئىگە سىمۋوللۇق بىر قارار بولۇپلا قالماستىن بەلكىم ئىقتىسادىي جەھەتتىنمۇ چوڭ بىر كۆلەمگە ئىگە فولكسۋاگېننىڭكى مەنپەئەتىگە بىۋاسىتە تاقىشىدىغان مۇھىم بىر ئىقتىسادىي قارار بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. دېكا گۇرۇھىنىڭ سىجىل تەرەققىياتقا مەسئۇل رەھبىرى ئىنگو شپايخمۇ مەتبۇئاتلارغا ئوخشاش گەپنى قىلغان. ئىنگو شپايخنىڭ قارىشىچە، فولكسۋاگېن گۇرۇھىغا قارىتا گېرمانىيەدىكى باشقا فوندلارمۇ دېكاغا ئوخشاش قارارلارنى چىقىرىشى مۇمكىن ئىكەن. بۇ قارارلار فولكسۋاگېننىڭ ئىقتىسادىغا قاقشاتقۇچ زەربە بېرىدىكەن. فولكسۋاگېن نۆۋەتتىكى ھالىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن جىددىي رەۋىشتە زايوم تارقىتىپ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشكە مەجبۇر ۋەزىيەتتە قالغان گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.